ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئون يەتتىنچى مارت جۈمە ئاڭلىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە نۆۋەتتە ئاڭلىغۇچىلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان بۈگۈنكى پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي

ئۇلاپ ئاڭلىتىمىز. بۈگۈنكى پروگرامما ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋال ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
يېقىنقى بىر نەچچە ھەپتىدە ئامېرىكا كانادا ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە بېلگىيە خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ئەپ دېتالى دەپ قارىلىۋاتقان تىك توكنى ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىشتىن چەكلەۋاتقان بولۇپ بۇنىڭغا ئەنگلىيەمۇ قېتىلغان ئەنگلىيە مۇھاپىزەتچى تورىنىڭ ئون ئالتىنچى مارت كۈنى خەۋەر قىلىشىچە پارلامېنت ئەزالىرى ۋە ئۇلارنىڭ مەسلەكداشلىرىدىن تەركىپ تاپقان بىر گۇرۇپپا ئەمەلدارلار ئەنگلىيە ئۇچۇر كومىسسارىغا تەلەپ سۇنۇپ خىتاينىڭ باشقۇرۇشىدىكى تىك توكنىڭ ئەنگلىيە پۇقرالىرىنىڭ خۇسۇسىي مەخپىيەتلىكىنى ئوغرىلاش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشكە چاقىرغان ئەنگلىيەدىكى خىتايغا قارشى پارلامېنت ئەزالىرى بىرلىكىدىن كەلگەن خەتتە تىك توك ئەپ دېتالى ئۇچۇرلارنى قوغداش قانۇنىغا ئەمەل قىلمايدۇ دېيىلگەن پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قارىشىچە تىك توك ئەگەر بۇ قانۇنغا رىئايە قىلىشنىڭ ئامالىنى تاپالمىسا ئەنگلىيەدىكى تىجارىتىنى توختىتىشى مۇمكىن ئىكەن

ئاندىن خىتاي تەرەپ ئۇ ئۇچۇرلارغا ئاسانلا ئېرىشىدىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاي تەرەپ ئەنگلىيەنىڭ تىك توكنى چەكلىمەكچى بولۇشىغا ئېتىراز بىلدۈرۈپ بۇ ئەنگلىيەنىڭ سىياسىي قارارى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئەنگلىيەدە سودا قىلىش ئىشەنچى شۇنىڭ بىلەن بۇزۇلىدۇ دېگەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ يېقىندا بېيجىڭ ئارمىيەسىنى پولات ئىستىھكام قىلىپ قۇرۇپ چىقىدىغانلىقىنى جاكارلاپ ھەربىي ھازىرلىقلارنى تېخىمۇ كۈچەيتىدىغانلىقى ھەققىدە شەپە بەردى ئەتراپتىكى دۆلەتلەر خىتاينىڭ بارغانسېرى كۈچىيىۋاتقان ھەربىي تەھدىتىنى خېلى بۇرۇنلا ئەيىبلەپ كېلىۋاتقان بولۇپ بەزى دۆلەتلەر بۇنىڭغا قارشى تەدبىر ئېلىشقا باشلىغان ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ ئون ئالتىنچى مارت كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا ئاۋسترالىيە ئامېرىكىدىن ئىككى يۈز يىگىرمە دانە ئۇرۇش پالتىسى ناملىق

ھىندىستاننىڭ بۇنداق قىلىشىدىكى سەۋەب يەنىلا خىتاي بولۇپ ھىندىستان ھازىر ئۆزىنى خىتاي بىلەن پاكىستاننىڭ قورشاۋىغا چۈشۈپ قالغاندەك ھېس قىلغان يەنە كېلىپ ھىندىستان بىلەن خىتاي ھىمالايا تاغلىرىنى بويلىغان چېگرا رايونلىرىدا ئىزچىل سۈركىلىشىپ ياكى توقۇنۇشۇپ كەلمەكتە ئىكەن ھىندىستان سوۋېت دەۋرىدىن قالغان ھەربىي ئەسلىھەلىرىنى

ھەر كۈنى قەشقەر بىلەن ئىچكىرى خىتايدىكى يىگىرمە بەش شەھەر ئارىلىقىدا ئۇچىدىغان ئايروپىلانلارنى كۆپەيتمەكچى ئىكەن بۇنىڭ ئىچىدە ھاۋايولى قەشقەرگە بىۋاسىتە تۇتىشىدىغان بېيجىڭ شاڭخەي گۇاڭجۇ چېڭدۇ قاتارلىق چوڭ شەھەرلەر ئون ئالتىگە يەتكەن قەشقەر ئايرودرومى ئۇيغۇر رايونى بويىچە ئەڭ ئالدىراش ئايرودرومغا ئايلانغان مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلدىن بۇيان قەشقەر شەھىرىنى چېقىپ ئۆزگەرتىپ خىتاي ساياھەتچىلىرىنى جەلپ قىلىدىغان زامانىۋى شەھەرگە ئۆزگەرتىشنى ھازىرغىچە داۋام قىلىپ كەلگەن جەنۇبىي خىتاي ئاۋىئاتسىيە شىركىتى شىنجاڭغا ياردەمگە كېلىدىغانلار سودا تىجارەت ۋە ساياھەت ئۈچۈن كېلىدىغانلارنىڭ ئېشىپ بېرىۋاتقان ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن ھەر كۈنى قاتنايدىغان ئايروپىلان قېتىم سانىنى ئوتتۇزغا يەتكۈزۈشنى پىلانلىغان خىتاينىڭ ئىلگىرىكى تەشۋىقاتلىرىدا تىلغا ئېلىنغان ھاۋادىكى يىپەك يولى بۇ خەۋەردە ھاۋادىكى راۋان يول يەنى قەشقەر بىلەن ئىچكىرى خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي ئىقتىسادىي مەدەنىي ئالاقە ۋە ساياھەتچىلىكنى بەرپا قىلىش يولى دەپ ئېلىنغان ياۋروپا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت بۇ ھەقتە رادىيومىزغا بەرگەن جاۋابىدا خىتاينىڭ بۇ زور كۆلەملىك ھاۋا يولى تۆمۈر يول ۋە تاش يول تورى ئارقىلىق بۇ رايوندىكى بايلىقلارنى تالان تاراج قىلىشنى ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىنى يۆتكەشنى يەنە بىر ياقتىن ئۇيغۇر رايونىدىكى تىجارەتلىرىنى ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن ياۋروپاغا كېڭەيتىشنى نىشان قىلغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ ئون ئالتىنچى مارت كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىشىچە خىتاي خاكېرلىرى ئامېرىكىدا نورمال ئېچىلىدىغان تور بېكەتلەرنىڭ بىخەتەرلىك قوراللىرىنىمۇ كېرەكسىز قىلىپ قويىدىغان يېڭى بىر خىل تېخنىكىنى كەشىپ قىلغان ئۇلار بۇ تېخنىكا ئارقىلىق ئامېرىكىدىكى ھۆكۈمەت ۋە شەخسىي تور بېكەتلىرىگە يوشۇرۇن كىرىپ، توردا مەشغۇلات قىلغۇچىلارنى كۆزىتەلەيدىكەن، ئەمما ئاسانلىقچە بايقالمايدىكەن. گوگول مۇتەخەسسىسلىرى بىر يىل تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ مەسىلىنى بايقىغان بولۇپ، خىتاي خاككېرلىرىنىڭ بۇ تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، تور بېكەتلىرىنىڭ ئارقا سۇپىسىغا ئەمەس، تور بىخەتەرلىكى يۇمشاق دېتاللىرىغا بۇزغۇنچىلىق سالغانلىقىنى ئېنىقلىغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي خاكېرلىرى بۇ يەردە ئىلگىرى ھېچكىم دىققەت قىلمىغان بىر يوچۇقنى يەنى تور بېكەتلىرىنىڭ قوغدىنىش تېمى دېگەندەك بىخەتەرلىك قوراللىرىدىكى كەمچىللىكنى بىلىۋالغان دېمەك خىتاي خاكېرلىرى تور بىخەتەرلىكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن بۇنداق تور ھۇجۇملىرى يۈز بەرگەندە ئادەتتىكى تور ئابونتلىرى مەسىلىنى بايقىغان بىلەن ئۇنى ھەل قىلالمايدىكەن مۇتەخەسسىسلەرنىڭمۇ ئۇنى تەكشۈرۈشى ناھايىتى قىيىن بولىدىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە يىللاردىن بۇيان ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى خىتاينى تور جاسۇسلىقى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئەڭ چوڭ تەھدىت دەپ قاراپ كەلگەن چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى نۇرغۇن پۇل بىلەن خاككېرلارنى ئىشقا سېلىپ ئامېرىكىنىڭ ھۆكۈمەت شىركەت ۋە شەخسىي تور بېكەتلىرىگە كىرىپ سودا تېخنىكا ۋە ھەربىي مەخپىيەتلىكىگە دائىر ئۇچۇرلارنى ئوغرىلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن بەزى شىركەتلەرنىڭ تور سىستېمىسى خىتاي خاككېرلىرىنىڭ ھۇجۇمىدا بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان خىتاي ھەتتا بۇنىڭدىنمۇ ئېشىپ جاسۇسلۇق ھاۋا شارىنى ئىشلەتكەن يېقىندا خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى روسىيەنى ئۇرۇش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى مەزكۇر سوت قارار چىقىرىپ روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننى ئۇكرائىنالىق بالىلارنى تۇتقۇن قىلىش جاۋابكارلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىشنى بۇيرىغان

پۇتىندىن باشقا يەنە روسىيە فېدېراتسىيەسى پرېزىدېنت ئىشخانىسى بالىلار ھوقۇقى خادىمى مارىيا ئالېكسېيېۋناغىمۇ تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغان بۇ تۇتۇش بۇيرۇقى چىقىرىلغاندىن كېيىن روسىيە ھۆكۈمىتى ئۇنى رەت قىلغان ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتى بۇ بىر چوڭ ئىلگىرىلەش دەپ ئۇنى ئالقىشلىغان شۇغىنىسى بۇ بۇيرۇقنىڭ كۈچى چەكلىك ئىكەن چۈنكى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ بۇنداق جىنايەتچىلەرنى تۇتۇپ سوتلاش پۇرسىتى ئاساسەن بولمايدىكەن

يېقىندا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن تىك توكتا قەشقەرنىڭ جەلپكار ساياھەتگاھلىرىدىن بىرى خان بازىرىنىڭمۇ چېقىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر ئۇچۇر چىقتى مۇخبىرىمىزنىڭ قەشقەردىكى ئالاقىدار ئورگانلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا خان بازىرى قۇرۇلۇشىنىڭ ئەلالاشتۇرۇش نامى ئاستىدا چېقىلىشقا باشلىغانلىقى دەلىللەندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
يېقىندا تىك توكقا چىققان بىر خىتايچە ئۇچۇردا قەشقەردىكى خان بازىرىنىڭ چېقىلىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان ۋە كۆرسىتىلگەن. بايان قىلىنىشىچە، چېقىلىش ئۆتكەن ھەپتە باشلانغان ۋە يەنە كۆرسىتىلىشىچە، بىر كۈن ئىچىدىلا بازاردىكى دۇكانلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ پەشتاق، دېرىزە ۋە ئىشىكلىرى قومۇرۇپ تاشلانغان. قەشقەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ۋە نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان قاسىمجان ئابدۇرېھىم ئەپەندىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە.
خان بازىرىنىڭكى جۇغراپىيلىك ئورنى دەل بۇرۇنقى تۆت دەرۋازىنىڭ ئىچىگە، يەنى سېپىلنىڭ ئىچىگە، شەھەرنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان بىر بازارلارنىڭ بىرى. ھېيتگاھنىڭ ئىشىكىدە تۇرۇپ قارىغان ۋاقىتتا سول تەرەپ قىيپاش ئۇدۇلىغا توغرا كېلىدىغان بىر كوچا بازىرى ئەمدى قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن. خان بازىرى قەشقەر شەھەر مەركىزىدىكى قەدىمىي بىر بازار ۋە جەلپكار بىر ساياھەت ئورنى بولۇپ، ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن كېيىن خىتاي تىجارەتچىلىرى بۇ بازارغا كۆز تىكىشكە باشلىغان. شەھەردە ئەمدى خىتايلار ئاساسەن يوق ئەمەسمۇ. ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىن تارتىپلا خىتايلارنىڭ سىڭىپ كىرىشىگە يول ئاچقان ئەھۋال بار. كېيىنكى ئەھۋاللاردا ئۇنداق ئىشلار تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ يۈز بەرگەن باياتىنى دېيىلىۋاتقان شۇ خان بازىرىنىڭ ئەتراپىدىمۇ مەسىلەن شۇ شۇ كوچىلاردا خىتايلار يوق ئەسلى. دائىرىلەر شۇ چاغدىمۇ قۇرۇلۇشلارنى ئەلالاشتۇرۇش نامى ئاستىدا رېمونت قىلىپ، بازارنىڭ ئىقتىسادىي كۈچ ۋە ئىمتىيازغا ئىگە بولغان خىتاي تىجارەتچى ۋە شىركەتلىرىنىڭ قولىغا ئۆتۈشىگە پۇرسەت يارىتىپ بەرگەن. ئىككى مىڭىنچى يىلنىڭ بېشىدىن بۇ ھەمدە توقسان يەتتە توقسان سەككىزدە باشلانغان ھەرىكەت قەشقەر شەھەر ئىچىدىكى بۇ ئۆيلەرنى كونىراپ كەتكەن كونا يەر يەر تەۋرەشكە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى تۆۋەن دېگەندەك باھانىلەر بىلەن چېقىپ يەر تەۋرەشكە قارشى تۇرالايدىغان مەزمۇت قىلىپ قۇرىمىز دەپ شۇ باھانە بىلەن نۇرغۇن ئۆيلەرنى چېقىپ چاقتۇرۇپ مانا يېڭىلاتقۇزغان ئەھۋال بار لېكىن ئەمدى كۆپىنچىلىرىدە شۇ ئۆينىڭ ئىگىلىرى ئۆزى شۇ چېقىش ۋە كېيىن ئۇنى يېڭىلاپ سېلىشقا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ماجالى يەتكەن بىلەن يەنە نۇرغۇنلىنىڭكى بۇندا ئىقتىدارى يوقتا يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ شۇنداق ئەھۋالدا ئەمدى بۇ شۇنىڭدىن پايدا ئالىدىغان نەپ ئالىدىغان بىر قىسىم شۇ خىتايلار بۇ جايلارغا قارا قولنى تىقىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىنى تېگىدىن زېمىنلىرىنى ئىقتىسادى يەتمىگەندىكىن ئۇلارنىڭكى ئۇلار ئۆتكۈزۈپ ئالغان بولۇپ ئۇلار سېلىپ ياساپ تىجارەت ئورنى قىلىپ ئىشلەتكەن ئەھۋاللار يېقىنقى مەزگىللەردە خېلى كۆپلەپ قالغان.
نەتىجىدە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللاردىن كېيىن بۇ بازاردا خىتاي تىجارەتچىلەرمۇ بەلگىلىك نىسبەت ئىگىلىگەن، ئەمما دۇكانلارنىڭ كۆپ قىسمى يەنىلا ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدا قالغان. بىز بۇ بازارنىڭ بۇ قېتىمقى چېقىلىشىنىڭ كونكرېت پىلانى ھەققىدە مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن قەشقەردىكى ساياھەت ۋە بازار باشقۇرۇش تارماقلىرىغا تېلېفون قىلدۇق.

بىز ئۇنىڭغا بازارنىڭ چېقىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە تورلاردا ئۇچۇرلار بارلىقىنى بىلدۈرگىنىمىزدىن كېيىن، ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ چېقىلىشتىن قىسمەن خەۋىرى بارلىقى، ئەمما تەپسىلىي مەلۇماتى يوقلۇقىنى ئېيتتى.

ۋە شۇلاردىن مەلۇمات سورىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى. جەمئىيەت ئۇچۇرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر بازاردا ئاساسلىقى توقۇمىچىلىق خام ماتېرىياللىرى، يەنى رەختنىڭ خام ماتېرىيال ھالىتى سېتىلىدىغان بولغاچقا، خام بازىرى دەپ ئاتالغان. قاسىمجان ئابدۇرېھىم ئەپەندىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، رەخت، كىيىم-كېچەك ۋە يېمەك-ئىچمەك قاتارلىق ھەر خىل ماتېرىياللار سېتىلىدىغان بۇ بازارنىڭ ئەسلى نامى خان بازىرى، يەنى پادىشاھ بازىرى دېگەن مەنىدە بولۇپ، كېيىنكى يىللاردا تاۋۇش ئۆزگىرىشى بىلەن خام بازىرىغا ئايلانغان. خىتاي تەرەپمۇ بۇ نامنى قوللىنىشنى سىياسىي تەشۋىقاتىنىڭ تۈپ غايىسىگە توغرا كۆرگەن.
خان بازىرى، بۇ خان بۇ يەردە پادىشاھ دېگەن گەپ ئەمەسمۇ؟ بۇ خان بازىرى دېگەن سۆزنى يەرلىك شېۋىدە جىددىي تەلەپپۇز قىلىپ خام خام بازىرى خام بازىرى دەپ خام بازىرى دەپ نىنى مىغا ئالماشتۇرۇپ قويغان ئەھۋال كۆپرەك ئۇچرايدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭدىن ئوبدانلىق ئەپچىللىك بىلەن پايدىلىنىپ بۇ خان بازىرى دېگەن بۇ سۆزدىكى نى ھەرپىنى خاندىكى مىغا ئۆزگەرتىپ، خان بازىرى دەپ ۋىۋىسكىغا ئاشۇنداق يېزىپ قويغان ئەھۋال بار. ئەسلى ئۇ بازارنىڭ ئۇنداق ۋىۋىسكىسى يوق، لېكىن كېيىنكى ۋاقىتتا خىتاينىڭكى ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن شۇنداق پايدىلانغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان قەشقەر ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقئارا ساياھەت شىركىتى خادىمى. ۋېي، نېخاۋ. دە جې شې خا شېن جوڭ يا گو جې ليۇ ليۇ شې شېما.
چېن ۋېي شا جېگې. خان بازىرىنىڭ چېقىلىشقا باشلانغانلىقىنى دەلىللىدى.

دۇكان قۇرۇلۇشلىرىنىڭ رېمونت قىلىنىشى ئۈچۈن يەنى ئاتالمىش ئەلالاشتۇرۇش ئۈچۈن چېقىلىۋاتقانلىقى ۋە بۇ ئەلالاشتۇرۇشنىڭ بىر ئايدا تاماملىنىدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئالاقىدار ئۇچۇر ۋە ئانالىزلاردىن، جۈملىدىن رادىيومىز ئىشلىگەن ئىلگىرىكى پىروگراممىلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ قەشقەر شەھەر قۇرۇلۇش مەدەنىيىتىنى بۇزۇش ھەرىكىتى ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن كېيىن تېز سۈرئەتتە ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ، ئەمما قۇرۇلۇشلارنىڭ ساياھەتچىلىكتىكى ئىقتىسادىي قىممىتى ۋە خەلقئارا جامائەت پىكرىنىڭ بېسىمى بىلەن بىر قىسىم ئورۇن ۋە قۇرۇلۇشلارنىڭ مىللىي قىياپىتى بۈگۈنگىچە ساقلىنىپ كەلگەن مەزكۇر شىركەت خادىمى خان بازىرىنىڭ بۇ چېقىش نەتىجىسىدە يوقىتىلمايدىغانلىقى، ئەكسىنچە تېخىمۇ پۇختا ۋە گۈزەل ھالەتكە كەلتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
خيو شىمى بياخوا يىگيۆ يىخو ۋومىنىڭ كانداۋ شىمى مىزۇف.

ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە مەخسۇس مۇھاكىمە يىغىنى ئۇيۇشتۇردى. ئۆركەش دۆلەت ۋە رەھىمە مەخمۇت ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي كەچۈرمىشلىرىگە بىرلەشتۈرۈلگەن ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە سېلىۋاتقان بۇزغۇنچىلىقىنىڭ ئۆتمۈشتىن بېرى دەۋرىي يوسۇندا داۋام قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن نۆۋەتتە بۇ مەسىلىنىڭ دۇنيا جامائىتى ئورتاق توسۇشى زۆرۈر بولغان مەسىلىلەردىن بولۇپ قالغانلىقىنى شەرھلىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق تاشقى دۇنياغا كۆپلەپ مەلۇم بولغاندىن كېيىن ئەركىن دۇنيادىكى خىتاي جامائەتچىلىكىنىڭ بۇ مەسىلىدىكى مەيدانى ئىزچىل تۈردە ئوخشىمىغان شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇلاردىن بەزىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىش ئىشلىرىنى ئاشكارا ئاقلىغان بولسا، يەنە بەزىلەر بۇ ھەقتىكى ئارىسالدىلىقى ياكى گۇمانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلدى. ئەنە شۇ خىل ئەھۋالغا قارىتا ئەنگلىيەدىكى خىتاي مۇھاجىرلىرىغا ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قىزىققۇچى كىشىلەرگە بىر قېتىملىق لېكسىيە بېرىش ئۈچۈن لوندون شەھىرىدىكى ھالقىما خىتاي تەشكىلاتى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەردىن ئۆركەش دۆلەت ۋە رەھىمە مەخمۇتنى يېقىندا مەخسۇس مۇھاكىمە تەكلىپ قىلدى.
يىغىندا ئۆركەش ئالدى بىلەن سۆز ئالدى. ئۇ تاماشىبىنلارغا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلدىكى تيەنئەنمېن قىرغىنچىلىقىنىڭ ئالدى كەينىدە يۈز بەرگەن بىر قىسىم ئەھۋاللارنى ئەسلىتىش بىلەن بىرگە غەرب دۇنياسىدا ئۆتكەن ئوتتۇز يىل مابەينىدە ئىزچىل داۋام قىلىپ كەلگەن خىتايغا ياخشىچاق بولۇش يۈزلىنىشىنىڭ نۆۋەتتىكى دۇنياۋى مەسىلىلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا زېمىن ھازىرلىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.

مانا ئەمدىلىكتە بولسا بۇ قاراشلارنىڭ ھەممىسىنىڭ خاتا ياكى قوپالراق قىلىپ ئېيتقاندا ھاماقەتلىك بولغانلىقى ئاشكارا بولغان. خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى ئاياق ئاستى قىلمىشلىرى مەلۇم بولغاندىن كېيىن تاشقى دۇنيا بۇ مەسىلىلەرنى سۆھبەت ۋە ئۆزئارا چۈشەنچە ھاسىل قىلىش يولى ئارقىلىق ھەل قىلىش تەكلىپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. شۇ قاتاردا ئىلھام توختىمۇ بۇ سەپكە قوشۇلغان. ئەمما ئىلھام توختىنىڭ ئۆمۈرلۈك قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى ئەمەلىيەتتە بۇنىڭمۇ ئاقمايدىغان بىر چارە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. بولۇپمۇ ئۆركەش ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى بەزى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىگە سۆز قىلغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنى ناتسىستلار گېرمانىيەسىگە ۋە گىتلېر ھاكىمىيىتىگە ئوخشاتقان. ئەمما غەرب دۇنياسىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆركەشنىڭ بۇ سۆزلىرىنى بەكلا ئاشۇرۇۋەتكەنلىك دەپ مازاق قىلغان. ھالبۇكى، ئارىدىن نەچچە يىل ئۆتمەيلا، دۇنيا جامائىتى شى جىن پىڭنىڭ خۇددى گىتلېرغا ئوخشاش لاگېر قۇرۇپ، مىليونلىغان ئۇيغۇرنى قامىغانلىقىغا شاھىت بولغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا بۇ مەسىلىدە ھەر قاچان تېررورلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىكنى باھانە قىلىپ، ئۆز قىلمىشلىرىنى يوللۇق كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن. ئەمما بۇ يەردىكى مەسىلە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نېمىنى تېررورلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىك دەپ ئاتايدىغانلىقى بولۇپ، بۇ مەسىلە ھەققىدىكى چۈشەنچىنىڭ ئايدىڭ بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم. ئۆركەشنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تېررورلۇق بىلەن ئەيىبلەۋاتقان ئاشۇ كىشىلەر قارىسا كۆزى ئويۇپ تاشلىنىدىغان، سۆزلىسە تىلى كېسىلىدىغان بىر بۇلۇڭغا قىستالغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ مۇتلەق ئۈمىدسىزلىك قاپلىغان مۇھىتتا زورلۇق كۈچ ئارقىلىق ئۆز ئاۋازىنى ئاڭلىتىشتىن باشقا ھېچقانداق تاللىشى قالمىغان. بۇنداق ئەھۋالدىكى ئاشۇ خىل بىگۇناھ ئىنسانلارنى تېررورچى دەپ ئەيىبلەش ھېچقانداق مەنتىقىگە ئۇيغۇن ئەمەس. بۆلگۈنچىلىك ھەققىدىكى بايانلارنىڭ ئوبيېكتى بولغان دالاي لاما ئەينى ۋاقىتتا تىبەتنىڭ مۇستەقىللىقى ھەققىدىكى شوئاردىن ۋاز كەچكەن. چۈنكى شۇ ۋاقىتتا نۇرغۇنلىغان سىياسىي داھىيلار مۇستەقىللىق شوئارىنى تەكىتلىسەك غەرب دۇنياسىنىڭ بىزگە ياردەم بېرىشى قىيىنغا چۈشىدۇ، خىتاي خەلقىمۇ بىزنى قوللاشتىن ۋاز كېچىدۇ دەپ قارىغان. ئەمما شوتلاندىيە خەلقى ئەنگلىيەدىن مۇستەقىل بولماقچى بولغاندا، كۇبېك ئاھالىسى كانادا ھۆكۈمىتىدىن مۇستەقىللىق سورىغاندا مۇستەقىللىق چۈشەنچىسى بۇ ئەللەردە ھېچقانداق مەسىلىگە تاقاشمىغان. شۇنداق بولغان ئىشكەن ھازىر تىبەت ياكى شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتىلىۋاتقان، شۇنىڭدەك زورلۇق كۈچى بىلەن خىتاي دۆلىتىگە قوشۇۋېلىنغان رايونلارنىڭ مۇستەقىللىقنى تەلەپ قىلىشىمۇ مەسىلە بولماسلىقى، شۇنداقلا تېگىشلىك يوسۇندا ھۆرمەتلىنىشى لازىم.

ئۇ لاگېرلار ھەققىدە ئاشكارا بولغان مەخپىي ھۆججەتلەردىكى لاگېر سۈرەتلىرىنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغان ھالدا يىغىن ئەھلىگە ئۇيغۇرلارنىڭ كىم ئىكەنلىكى، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنى قاتارلىق ئەھۋاللار ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. ئاندىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى باستۇرۇشلىرىنىڭ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدا ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە ئەمەسلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىكى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ مەلۇم بولۇشقا باشلىغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قاتارلىقلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىزچىل داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش سىياسەتلىرىنىڭ دەۋرىي ھالدا داۋام قىلىشىنىڭ ئىنكاسىدۇر. ئۇيغۇرلار شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدىغان ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ مۇستەقىل دۆلىتىنى قۇرۇپ باققان بۇ زېمىننى خىتاي دۆلىتى زورلۇق كۈچى ئارقىلىق ئىشغال قىلىۋالغانلىقى ئۈچۈن ئوغرىنىڭ يۈرىكى پوك پوك دېگەندەك ئۇلار ھەرقاچان بۇ زېمىننىڭ قولدىن چىقىپ كېتىشىدىن شۇنداقلا بۇ ماكاندىكى غايەت زور بايلىقتىن مەھرۇم قېلىشتىن ئەندىشە قىلىپ كەلگەن. شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارنىڭ نەزىرىدە بۇ ماكاندىكى خەلقنى پاك-پاكىزە يوق قىلىۋەتكەندىلا بۇ خىل ئەندىشىلەردىن خالىي بولغىلى بولىدۇ. دەل مۇشۇ خىل ئىدېئولوگىيەنىڭ يېتەكچىلىكىدە خىتاي ھۆكۈمىتى دەسلەپكى قەدەمدە بۇ خىل باستۇرۇشنى لاگېر شەكلىدە كېڭەيتىپ، مىليونلارچە ئۇيغۇرنى لاگېرغا قامىغان. نۆۋەتتە بولسا بۇ لاگېرلاردىكى قىرغىنچىلىقنىڭ كۆپلىگەن شەكىللىرى، روھىي ۋە جىسمانىي قىيناقلار، خورلۇقلار ھەمدە مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىسىنىڭ ئىسپاتلىرى كۆپلەپ ئاشكارا بولۇشقا باشلىغان.

مۇھاكىمە يىغىنىدىن كېيىن ئۆركەش دۆلەت ۋە رەھىمە مەھمۇت ئايرىم-ئايرىم يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ خىلدىكى مۇھاكىمە پائالىيەتلىرى مەلۇم دائىرىدە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۇچراۋاتقان تۈرلۈك رېئاللىقنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى يورۇتۇپ بېرىش ھەمدە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ قوللىشى ۋە ھېسداشلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارالماقتا.

ئامېرىكا، كانادا، ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىكى پېنسىيە فوندلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق شىركەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە دائىر يېڭى دەلىللەرنى ئاشكارىلىدى. دوكلاتتا قەيت قىلىشىچە، يۇقىرىقى دۆلەتلەردىكى بۇ پېنسىيە فوندلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىگە مەبلەغ سېلىش خەۋپىگە دۇچ كەلمەكتە ئىكەن. تۆۋەندە بۇ دوكلاتنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي غايەت زور مەبلەغ سېلىش كۈچىگە ئىگە بولغان غەرب پېنسىيە فوندلىرىنىڭ نۇقتىلىق مەبلەغ سېلىش نىشانى بولۇپ، نۆۋەتتە بۇ فوندلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش ئاپپاراتلىرىغا چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسى غەرب تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانماقتا. مەلۇم بولۇشىچە يېقىندا ئەنگلىيەدىكى نوپۇزلۇق تەتقىقات ئورگانلىرىدىن خوڭكوڭ كۆزىتىش ئورنى شېففىل ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتى ھېلېنا كېننېدى تەتقىقات مەركىزىنىڭ ھەمكارلىقىدا بۇنىڭغا دائىر بىر يېڭى دوكلات ئېلان قىلغان تەتقىقات دوكلاتىدا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ پاي چېكى كۆرسەتكۈچىلىرىنىڭ بىرى بولغان مورگان ستانلىي خەلقئارا كاپىتالنىڭ مەبلەغ سالغۇچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە مەبلەغ سېلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەنلىكىنى بايقىغان ئۇلار نۇقتىلىق ھالدا ئامېرىكا ئەنگلىيە كانادادىكى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش ئاپپاراتلىرىغا چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىگە مەبلەغ سالغان پېنسىيە فوندلىرىنى ئېنىقلاپ چىققان يۇقارقى ئىككى تەتقىقات ئورنىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئېلان قىلغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى پاسسىپ مەبلەغ بىلەن تەمىنلەش ماۋزۇلۇق دوكلاتىدا مورگان ستانلىي خەلقئارا كاپىتالنىڭ ئۈچ چوڭ ئاكسىيە كۆرسەتكۈچىدىكى پاي چەكلىرىنىڭ تەركىبى ئانالىز قىلىنىپ بۇ پاي چېكى تەئەللۇق بولغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش پىروگراممىسى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى باستۇرۇش ئاپپاراتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە دائىر كونكرېت دەلىللەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە يۇقارقى دۆلەتلەردىكى بىر تۈركۈم پېنسىيە فوندلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە رايوندىكى لاگېر قۇرۇلۇشىغا قاتناشقان خىتاي شىركەتلىرىدىن ئاز دېگەندە ئون ئۈچ شىركەتكە مەبلەغ سالغانلىقىغا ئائىت ئىشەنچلىك دەلىللەر تېپىپ چىقىلغان دوكلاتتا بۇ چوڭ مۈلۈك باشقۇرغۇچى گۇرۇھلارنىڭ بۇ شىركەتلەرنى مورگان ستانلىي خەلقئارا كاپىتال قارمىقىدىكى msci يېڭى بازار تەرەققىيات كۆرسەتكۈچى msci خىتاي كۆرسەتكۈچى ۋە msci بارلىق دۆلەتلەر دۇنيا كۆرسەتكۈچى قاتارلىق ئۈچ چوڭ خەلقئارالىق پاي چېكى كۆرسەتكۈچىگە داخىل قىلىشى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى جىنايەتكە ئارىلىشىپ قېلىشتەك ئاقىۋەتنى پەيدا قىلغانلىقى كۆرسىتىلگەن مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغان مۇتەخەسسىسلەردىن خوڭكوڭ كۆزىتىش ئورنىنىڭ سىياسەت ۋە پائالىيەت دىرېكتورى سام گودماننىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇلار تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئامېرىكا ئەنگلىيە ۋە كانادا پېنسىيە فوندلىرىنىڭ خەيكاڭ داخۇا ئالىبابا تېڭشۈن خىتاي كۆچمە تېلېفون شىركىتى قاتارلىقلارغا زور مىقداردا مەبلەغ سالغانلىقىنى بايقىغان. سام گۇدمان ئون يەتتىنچى مارت بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى، خوڭكوڭ كۆزىتىش ئورنى غەرب پېنسىيە فوندلىرىنىڭ يېقىنقى ئون سەككىز ئاي ئىچىدە شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىگە سالغان مەبلىغىنى تەكشۈردى. بىز ئاۋۋال ئېلان قىلغان دوكلاتىمىزدا ئامېرىكا پېنسىيە فوندلىرى ئەنگلىيە پېنسىيە فوندلىرى ۋە كانادا پېنسىيە فوندلىرىغا قاراپ چىقىپ بۇ فوندلارنىڭ خەيكاڭ خىتاي كۆچمە تېلېفونى شۇنداقلا ئەلىبابا ۋە تېڭشۈن قاتارلىق خىتاي شىركەتلىرىدە ناھايىتى كۆپ مەبلىغى بارلىقىنى بايقىدۇق بۇ دوكلات ناھايىتى ياخشى باھاغا ئېرىشتى بۇ دوكلات مەۋجۇت ئاكتىپ مەبلەغنى ئاساسىي نۇقتا قىلدى سام گۇدماننىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇلار تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان ئۈچ چوڭ پاي چېكى كۆرسەتكۈچىنىڭ پەقەت بىرىدىلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ۋە جازا لاگېرلىرى ھەم باستۇرۇش ئاپپاراتلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا قاتناشقان ئون ئۈچ شىركەتنى تاپقان سام گۇدمان مۇنداق دېدى بىز شېففىلد ھاللام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىلىرىدىكى مۇتەخەسسىسى پروفېسسور لاۋرا مورفېي بىلەن ھەمكارلىشىپ تەييارلىغان بۇ دوكلاتتا شۇنى ئېنىقلىماقچى بولدۇق بىز ئۇنىڭدىن مورگان ئىستانلى خىتاي كۆرسەتكۈچى مورگان ئىستانلى بازار تەرەققىيات كۆرسەتكۈچى ۋە مورگان ئىستانلى بارلىق دۆلەتلەر دۇنيا كۆرسەتكۈچىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ قارايدىغان شىركەتلەرنى سورىدۇق ئۇ بۇ ئۈچ چوڭ پاي چېكى كۆرسەتكۈچىنىڭ بىرىدە ئون ئۈچ شىركەت يەنە بىرىدە ئون ئىككى شىركەت يەنە بىرىدە تۆت شىركەت بارلىقىنى بىلدۈردى بۇ شىركەتلەر داخۇا تېخنولوگىيە شىركىتى ZTE تېخنولوگىيە شىركىتى شىنجاڭ جىنفېڭ

نيۇ يورك شتات ئوقۇتقۇچىلار فوندى نېۋادا ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ پېنسىيە سىستېمىسى شۇنداقلا كانادا پېنسىيە پىلانى قاتارلىق نۇرغۇن فوندلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلەتكەن ياكى جازا لاگېرلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا قاتناشقان بۇ خىتاي شىركەتلىرىدە پاي چېكى باركەن ھالبۇكى كانادا پېنسىيە فوندىنىڭ بۇ خىل شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىشى دەرھال كانادادىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ دىققىتىنى تارتقان مۇزلۇقتىكى كانادالىقلار مەركىزى ناملىق ئاممىۋى تەشكىلات دەرھال كانادا پېنسىيە فوندى بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇلارنىڭ بۇنىڭغا چۈشەنچە بېرىشى ۋە مەبلىغىنى چېكىندۈرۈپ چىقىشىنى تەلەپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە كانادا پېنسىيە فوندىنىڭ ئۇيغۇر جازا لاگېرلىرىدىكى قۇللار ئەمگىكىگە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىدە مەبلىغى بار ئىككى پاي چېكى كۆرسەتكۈچىدە ئون تۆت مىليارد دوللار مەبلىغى باركەن دوكلاتتا كانادانىڭ باشقا ئىككى فېدېراتسىيە پېنسىيە فوندى بىلەن ئالتە ئۆلكىلىك پېنسىيە فوندىنىڭمۇ بۇ پاي چېكى كۆرسەتكۈچىدە مەبلىغى بارلىقى بىلدۈرۈلگەن مۇزلۇقتىكى كانادالىقلار مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە دىرېكتورى رېك پېتېرسون ئون تۆتىنچى مارت زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ كانادا پېنسىيە فوندىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىغا ۋاسىتىلىق مەبلەغ سېلىشى مۇۋاپىق بولمىغانلىقىنى بىلدۈردى رېك پېتېرسون مۇنداق دەيدۇ: كانادا پېنسىيە فوندى خىتاي ۋە ئاسىياغا مۇناسىۋەتلىك بەزى كۆرسەتكۈچ فوندلىرىغا مەبلەغ سالغان، بۇ دوكلات بىزنىڭ دىققىتىمىزنى تارتتى، چۈنكى كۆرسەتكۈچ فوندىدىكى بەزى شىركەتلەر ئۇيغۇر قۇللار ئەمگىكى لاگېرلىرىغا چېتىشلىق بولۇپ چىققان. كانادا پېنسىيە فوندى بۇنىڭغا ۋاسىتىلىق مەبلەغ سالغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ لاگېرلارنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلىگەن. شۇڭا بىز بىر كانادالىق بولۇش بىر تەشكىلات بولۇش سۈپىتىدە كانادا پېنسىيە فوندىنىڭ ئۇيغۇر قۇللار ئەمگىكى لاگېرلىرىغا مەبلەغ سېلىشنى مۇۋاپىق دەپ قارىمايمىز رېك پېتېرسوننىڭ ئېيتىشىچە ئۇلار بۇ توغرىلىق كانادا پېنسىيە فوندى بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇلارنىڭ مەبلىغىنى چېكىندۈرۈپ چىقىش هەققىدىكى ئىجابىي جاۋابىغا ئېرىشكەن رېك پېتېرسون مۇنداق دەيدۇ كانادا پېنسىيە فوندى بىز بىلەن ئالاقىلىشىپ سۆھبەتلىشىشنى تەلەپ قىلدى بىز ئۇلار بىلەن روژدېستۋا بايرىمىدىن بۇرۇن كۆرۈشۈپ ئۇلارغا بىزنىڭ ئەندىشىلىرىمىزنى يەتكۈزگەن شۇنداقلا ئۇلارغا ۋەزىيەتنى تونۇش توغرىسىدا تەۋسىيەلەردە بولغانتۇق ئۇلار بۇ شىركەتلەرنىڭ كۆرسەتكۈچ فوندلىرىنى سېتىۋالماسلىقى كېرەكلىكىنى قوبۇل قىلىپ دوكلاتنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى بىزنىڭ كۆرسەتكۈچ فوندىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش تەلىپىمىزنى چۈشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى شۇڭا بىز كەلگۈسى بىر قانچە ھەپتە ئىچىدە ئۇلار بىلەن يەنە ئالاقىلىشىپ ئۇيغۇر قۇللار ئەمگىكى لاگېرلىرىغا چېتىشلىق شىركەتلەرنىڭ پاي چېكىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن قانداق قىلغانلىقىنى سورايمىز ۋە بۇنىڭ نەتىجىسىنى كۈتىمىز لېكىن خوڭكوڭ كۆزىتىش ئورنىدىكى سام گودمان بۇ ئىشتا مورگان ستانلى بولسۇن ياكى پېنسىيە فوندلىرىنىڭ بولسۇن ئىككى يۈزلىمىچىلىك قىلغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. سام گودمان مۇنداق دەيدۇ، دوكلاتتا ئەسكەرتىلمەكچى بولغان نۇقتا شۇ، پېنسىيە فوندلىرىنىڭ كۆپى بۇنىڭغا پاسسىپ مەبلەغ سالغان، بۇ فوندلار مورگان ستانلىنىڭ قانداق يەرگە مەبلەغ سېلىشى بىلەن كارى بولمىغان. نۇرغۇن ھۆكۈمەت پېنسىيە فوندلىرىنىڭ قانداق يەرلەرگە مەبلەغ سېلىنغانلىقىدىن خەۋىرى يوق ئەلۋەتتە بۇ پېنسىيە فوندلىرىنىڭ كۆرۈنۈشتە بولسىمۇ كىشىلىك ھوقۇقنى قوللاش مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىجتىمائىي مۇھىت شەرتلىرى بار لېكىن بىز بۇ پېنسىيە فوندلىرىنىڭ شۇنداقلا مورگان ستانلىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىنىڭ پاي چېكىنى ئېلىپ ئىككى يۈزلىمىچىلىك قىلغانلىقىنى بايقىدۇق خوڭكوڭ كۆزىتىش ئورنىنىڭ قىرىق سەككىز بەتلىك دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىغا يۆتكەش پىروگراممىسىنىڭ خاراكتېرى مەجبۇرىي ئەمگەك ئىكەنلىكىنى ئىشچىلارنىڭ بۇنى رەت قىلىش ئەركىنلىكى بولمايدىغانلىقى ئۇلارنىڭ قايسى ساھەلەردە قانداق تۇرمۇش ۋە ئەمگەك شارائىتىدا خىزمەت قىلىشنى تاللاش ئەركىنلىكى يوقلۇقى ئەگەر ئىشچىلار بۇنى رەت قىلسا، ئۇلارنىڭ ئۆزى ياكى ئائىلىسىنىڭ جازالىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. دوكلات يەنە ئامېرىكا، ئەنگلىيە، كانادا قاتارلىق دۆلەتلەرگە بەزى تەۋسىيەلەر بېرىلىپ، بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارىتا بەزى تەدبىرلەرنى ئېلىشى، ئامېرىكا مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قانۇنىنىڭ قارا تىزىملىكتىكى شىركەتلەرنى كۆپەيتىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكىغا مال ئېكسپورت قىلىشىنى چەكلىشى تەلەپ قىلىنغان. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىگە قارىتا مۇۋاپىق تەدبىر ئالمىغان مەبلەغ فوندلىرىنىڭ ئامېرىكا پېنسىيە فوندى كۆزنىكىدىن پايدىلىنىشىنى توختىتىپ قويۇشى كېرەككەن

ھەر خىل پەرەزلەرنىمۇ ئەكس ئەتتۈردى. لى چاڭنىڭ باش مىنىستىر بولۇشى خىتايغا ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى ۋەزىيەتكە بىرەر ئۆزگىرىش ئېلىپ كېلەمدۇ يوق؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى خىتاينىڭ ئون تۆتىنچى نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق ۋەكىللىرى قۇرۇلتىيى يىغىنى ئاياغلاشتى. شى جىنپىڭ تولۇق ئاۋاز بىلەن خىتاينىڭ دۆلەت رەئىسى ۋە مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭ رەئىسى بولۇپ سايلاندى.

ئۇ مۇخبىرلارنىڭ سوئالىغا بەرگەن جاۋابىدا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتىنى بۇ يىل بەش پىرسەنتكە يەتكۈزىدىغانلىقىنى دۆلەت كارخانىلىرى بىلەن خۇسۇسىي كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى تەڭ ئىلگىرى سۈرىدىغانلىقىنى ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ھەمكارلىقىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى شى جىنپىڭنىڭ قاتتىق قول پوزىتسىيىسىگە باققاندا لى چياڭنىڭ ئىپادىسى مۆتىدىل بولۇپ كۆزەتچىلەر بۇنى خىتاينىڭ ئىككى يۈزلىمىچىلىكى

لى چياڭ خىتاينىڭ باش مىنىستىرى بولغاندىن كېيىن چەت ئەل تاراتقۇلىرىدا ئۇنىڭ خاراكتېرى ۋە سىياسىي رولى توغرۇلۇق ھەر خىل باھا ۋە قىياسلار بېرىلگەن سى ئېن ئېن تورىدا لى چياڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ ئامېرىكا بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى داۋاملىق ساقلايدۇ دېيىلگەن بولسا رويتېرس ئاگېنتلىقى ۋە بى بى سى تورىدا لى چياڭ باشتىن ئاخىر شى جىنپىڭنىڭ ئادىمى شۇڭا شى جىنپىڭغا گېپىنى ئۆتكۈزەلەيدۇ دېيىلگەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى تورىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە لى چياڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىسلاھات ئېڭى خېلى يۇقىرى بولۇپ شاڭخەي شەھىرىنىڭ باشلىقى مەزگىلىدە تېسلا شىركىتىنى شاڭخەيگە ئېلىپ كىرگەن يىگىرمىنچى قۇرۇلتايدىن كېيىن شى جىنپىڭنى قايىل قىلىپ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا ھەسسە قوشقان ئەمما خىتاي كۆزەتكۈچىلىرىنىڭ قارىشىچە لى چياڭ توغرۇلۇق چىققان بۇ گەپلەرنىڭ بەزىلىرى ئاساسسىز بەلكى ئۇ خىتاينىڭ تەشۋىقاتى بولۇشىمۇ مۇمكىن ئىكەن. كانادالىق خىتاي يازغۇچى ۋە ژورنالىست شېڭ شۈي خانىم مۇنداق دەيدۇ. لى چياڭنىڭ خىتايدا قانداق رول ئوينىشى مۇھىم ئەمەس. شى جىنپىڭغا كۆرە مۇھىم بولغىنى ئۇنىڭ شى جىنپىڭغا بولغان سادىقلىقى. لى چياڭنىڭ قىلمىش ئەتمىشلىرىگە قارايدىغان بولساق ئۇ شاڭخەيدىكى چاغدا يۇقۇمنى نەچچە ئاي قامال قىلىپ بۇ شەھەرنى مالىمان قىلدى. يۇقىرىغا سادىق بولىمەن دەپ پۇقرالارنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. ئۇلارغا قىلچە رەھىم قىلمىدى. دېمەك، بۇنداق ئادەم باش مىنىستىر بولسا، يەنە داۋاملىق شى جىنپىڭنىڭ ئىرادىسى بويىچە خىتاينى باشقۇرىدۇ. لى چياڭ ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرسۇن ياكى دىپلوماتىيەدىن نەتىجە قازانسۇن، ئۇنىڭدىن پايدا ئالىدىغىنى بەرىبىر شى جىنپىڭنىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتى. ئەگەر بۇ ھاكىمىيەتتە ئەركىنلىك، دېموكراتىيە ۋە قانۇن بولغان بولسىدى، ماۋۇ ئەمەلدارلار ماۋۇ ئورۇندا ئىشلىسە، خىتايغا پايدىلىق بولاتتى دېيەلەيتتۇق.
ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئامېرىكىنىڭ تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ يېڭى باش مىنىستىرى ناملىق ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، سەكسىنىنچى يىللاردا خىتاينىڭ باش مىنىستىرلىق ھوقۇقى چوڭ بولۇپ، جاڭ زىمىن دەۋرىدە ھوقۇق تۇتقان لى پىڭ جۇ رۇڭجى قاتارلىقلارمۇ خىتاي سىياسىتىدە بەلگىلىك رول ئوينىغان خۇ جىنتاۋ دەۋرىدە ۋېن جياۋباۋنىڭ سىياسىي ئورنى نىسبەتەن تۆۋەن شى جىنپىڭ دەۋرىدە بولسا لى كېچياڭنىڭ ئورنى تېخىمۇ تۆۋەن ھوقۇقى تېخىمۇ كىچىك بولغان ھازىرقى يېڭى باش مىنىستىر لى چياڭ گەرچە نامدا خىتاينىڭ ئىككىنچى نومۇرلۇق رەھبىرى بولسىمۇ بۇرۇنقىدەكلا شى جىنپىڭ ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ئادەمگە ئايلانغان چۈنكى لى چياڭ ئىلگىرىمۇ شى جىنپىڭنىڭ قول ئاستىدا ئىشلىگەن بولۇپ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى جياڭشى ئۆلكىلىك پارتكوم سېكرېتارى بولۇپ ئىشلەۋاتقان شى جىنپىڭغا نەچچە يىل كاتىپ بولغان شېڭ شۆنىڭ قارىشىچە خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئەسلىدىنلا مۇستەبىت ھاكىمىيەت بولۇپ مەيلى كىم ھوقۇق تۇتسۇن ھەممىسى ئوخشاش پەقەت بەزىلىرى ئىسلاھاتچى بەزىلىرى مۇتەئەسسىپ بەزىلىرى ئەقىللىق بەزىلىرى دۆت كۆرۈنىدىكەن ئۇ مۇنداق دەيدۇ

خىتاي ئەمەلدارلىرى بۇنى كۆرۈپ، ھاكىمىيەتنىڭ خەتەر ئاستىدا قالغانلىقىنى ھېس قىلىپ، ئىقتىسادىنى ئەسلىگە كەلتۈرمەكچى بولدى. ئەگەر ئىقتىسادى ئەسلىگە كەلسە، بۇ ھاكىمىيەتنىڭ مۇستەبىت، زوراۋان تەبىئىتى ئۆزگىرەمدۇ؟ بۇنداق بولۇشى ناتايىن. يەنە كېلىپ مەن لى چياڭنىڭ شى جىنپىڭ ئىرادىسى، ئىدىيەسى ۋە سىياسىتىنى قايرىپ قويۇپ، ئۆز غايىسى بويىچە ئىش قىلالىشىغا ئىشەنمەيمەن. ئەر كېدىڭ ئۆيە بۇ شياڭ شىن شياڭ لى چياڭ تا جياڭ دە يىگې رېن تا خۇي پاۋ كاي شى جين پىڭ دە يي جي زى لۇ خې لۇ شېن شۇ جېن شېن تا زى جي دە شې مې لې نې. خىتاينىڭ بۇ قېتىملىق خەلق ۋەكىللىرى قۇرۇلتىيىدا شەكىللەنگەن يېڭى ھۆكۈمەت ۋە باش مىنىستىر لى چياڭ خىتاينىڭ كەلگۈسى ۋەزىيىتى، جۈملىدىن ئۇيغۇر رايونىغا بىرەر ئۆزگىرىش ئېلىپ كېلەلەمدۇ؟ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يەنە داۋاملىشامدۇ؟ ئانالىزچى ماجۇ ئەپەندى بۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى. 现在对于维吾尔人的种族灭绝已经进入到了收尾阶段。那么现在去你的文化，去你的语言，去你的宗教，去你的习俗，去掉你的一切。 ھازىر ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق نەتىجە بېرىۋاتقان باسقۇچقا كىردى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى، ئېتىقادى، ئۆرپ-ئادىتى ۋە ھەممە نېمىسىنى يوقىتىپ بىر يەرگە باردى. ئۇيغۇر سەرخىللىرى تامامەن يوق قىلىندى. بىر مىللەتنى يوقىتىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ئۇنىڭ سەرخىللىرىنى يوقىتىش خىتاي بۇ مەقسىتىگە ئاساسەن يەتتى شى جىنپىڭ بۇ قېتىم ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدىغان لى چياڭنى باش مىنىستىر قىلدى سىياسىي بىيۇرو ئەزالىرىمۇ ئۇنىڭ ئادەملىرىدىن تەشكىل تاپتى مەن ئىشىنىمەنكى لى چياڭمۇ شى جىنپىڭ بەرگەن ۋەزىپىنى ئورۇنلايدۇ ئۆتكەن بىر مەزگىلدە كىشىلەر ما شىڭرۇينى شىنجاڭغا بارسا سىياسەت ئۆزگىرىدۇ دەپ ئويلىۋالغان ئىدى ھازىر قارايدىغان بولساق ئەھۋالدا ئۆزگىرىش بولماقتا يوق زۇلۇم تېخىمۇ ئېغىرلىشىۋاتىدۇ شۇڭا كۆپچىلىككە دەيدىغىنىم، خام خىيالنى قويۇپ، شى جىنپىڭ بىلەن كۈرەش قىلايلى. ئون تۆتىنچى مارت كۈنى دىپلومات تورىدا چىققان ماقالىدا قەيت قىلىنىشىچە، ھازىر يېڭى باش مىنىستىر لى چياڭغا ئۈمىدۋارلىق بىلەن كۆز تىكىۋاتقانلار بولغىنىدەك، ئۇنىڭ پەقەت شى جىنپىڭنىڭ كۆلەڭگىسى ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغانلارمۇ بار ئىكەن. خىتاينىڭ ئىقتىسادى چۆكۈۋاتقان، خەلقئارا ئوبرازى ناچارلىشىۋاتقان ۋەزىيەتتە،

ناتسىستلار ۋە كوممۇنىستلارنىڭ دەردىنى تارتمىغانلار ئۇيغۇرلارنىڭ دەردىنى چۈشىنەلمەيدۇ دېگەن روشەن ئابباس خانىمنىڭ چېخىيەدە ئېلىپ بارغان مۇھىم ئۇچرىشىش ۋە پائالىيەتلىرى ھەققىدە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى پائالىيەتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس ۋە

ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى چېخىيە ئاۋام پالاتاسىدا ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى، مەتبۇئاتلارغا ئۇيغۇرلار توغرىلىق تېخىمۇ كۆپ سۆزلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇ يەنە، مەيلى فرانسىيە، مەيلى ئەنگلىيە ياكى باشقا دۆلەتلەر بولسۇن، بىزدەك ناتسىستلارنىڭ ۋە كوممۇنىستلارنىڭ دەردىنى تارتىپ باقمىغانلار ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى دەردىنى چۈشىنەلمەيدۇ، دەپ تەكىتلىگەن.
بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاياللار، بالىلار مەسىلىسىنى پارلامېنتدا ۋە مېدىيادا تىلغا ئالىدىغانلىقى ھەققىدە سۆز بەردى. ئۇنىڭكى ئاغزىدىن چىققان گەپ شۇ بولدى، بىزدەك، چېكلەردەك فىرانسىزلارمۇ چۈشىنەلمەيدۇ، باشقىلار چۈشىنەلمەيدۇ، چۈنكى ئۇلار ناتسىستلارنىڭكى بىزگە ئوخشاش قۇربانى بولۇپ باقمىغان، كوممۇنىزمنىڭ بىزگە ئوخشاش قۇربانى بولۇپ باقمىغان، بىز، نۇرغۇن بەدەللەرنى تۆلىگەن، شۇ سەۋەبتىن بىز بۇ خىتاي كوممۇنىست رېجىمىدىن كېلىۋاتقان تەھدىتنى ۋە بۇ رېجىمنىڭكى باشقا مىللەتلەرگە، تىبەتلىكلەرگە، ئۇيغۇرلارغا ۋە ھوڭكوڭلۇقلارغا قىلىۋاتقانلىقلىرىنى بىزدەك چۈشىنىدىغان باشقىلىرى يوق، بۇ مەسىلە توغرۇلۇق بىز ئالدىنقى سەپتە ئورۇن ئېلىپ، بۇنى داۋاملىق كۈن تەرتىپتە تۇتۇپ كېلىشىمىز لازىم دېگەن.
سۆزلەرنى سۆزلىدى. روشەن ئابباس ۋە ئابدۇلھەكىم ئىدرىس چېخىيەگە كېلىشتىن بۇرۇن، يەنى ئون ئۈچىنچى مارتتىن ئون ئالتىنچى مارتقىچە ئۈچ كۈن گرېتسىيەدە بولۇپ، گرېتسىيە دۆلەت ئەربابلىرى بىلەن ئۇچراشقان، شۇنداقلا ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا لېكسىيە سۆزلىگەن. ئۇلار خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى دەلىل-ئىسپاتلىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ دەردىنى بۇ دۆلەتتە تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرنىڭ ئېغىزىدىن ئاڭلاتقۇچىلاردىن بولۇپ قالغان ئىدى.
بىزنىڭ گرېتسىيەدىكى زىيارىتىمىزنىڭ تۇنجى قەدىمى ئون ئۈچىنچى مارت بىز ئىستانبۇلدىن ئافىناغا كېلىپلا پانتېئون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭكى ئوقۇغۇچىلىرىغا لېكسىيە سۆزلەش بىلەن ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلىتىش بىلەن باشلاندى.
روشەن ئابباس خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلار ئون تۆتىنچى مارت گرېتسىيە باش مىنىستىرى ۋە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرىنىڭ مىللىي بىخەتەرلىك باش مەسلىھەتچىسى دوكتور توناس دوكوس بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئىزتىراپلىق ۋەزىيىتىدىن مەلۇمات بېرىپ گرېتسىيە ئەركىنلىك دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئاپىرىدە بولغان بىر تۇپراق بۇنداق بىر ياۋروپا دۆلىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرگە كۆز يۇمۇۋېلىشى

دوكتور تانوس دوكاس باشچىلىقىدىكى ۋەكىللەر بىلەن ئۇچرىشىش بولدى بىز ئۇيغۇرلار مەسىلىلىرىنى گرېتسىيەلىكلەرگە ئاڭلاتقان ۋاقتىمىزدا ئۇلار بىزنىڭكى ئۇ يەرگە كېلىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى سۆزلەۋاتقان تۇنجى ئۇيغۇر ئىكەنلىكىمىزنى دېدى ئۇلار ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلاۋاتىمىز دەپ بىر ئىنسانىي تۇيغۇ بىلەن تەسىرلەندى بىز سۆھبەت جەريانىدا گرېتسىيە ئەركىنلىك دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق

تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى خادىملىرى گرېتسىيە دۆلىتىنىڭ خەلقئارادا نۆۋەتتە بىتەرەپلىك ۋە مۇۋازىنەت سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، ئەمما گرېتسىيەنىڭ سىياسىتىدىمۇ تەدرىجىي بەزى ئۆزگىرىشلەرنىڭ بارلىققا كېلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان. ئۇلار مىسال سۈپىتىدە بۇندىن بىر قانچە يىل ئىلگىرى گرېتسىيەنىڭ روسىيەگە قارشى مەيداندا بولۇشىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى، بىراق، رۇسىيە ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغاندىن كېيىن، گرېتسىيەنىڭ غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، رۇسىيەگە جازا يۈرگۈزىدىغان ۋەزىيەتكە كەلگەنلىكىنى تەكىتلەپ، گرېتسىيەنىڭ خىتايغا قارىتا سىياسىتىدىمۇ ئۆزگىرىشلەرنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىنى چەتكە قاققىلى بولمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. روشەن ئابباسنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گرېتسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدىكى خادىملار، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى بىزنىڭ رۇسىيەگە بولغان قارىشىمىزنى ئۆزگەرتتى. ئەمما خىتايغا بولغان قارىشىمىزنىڭ ئۆزگىرىشى ئۈچۈن بىزنىڭ يەنە بىر ئۇرۇشقا ئېھتىياجىمىز يوق، دېگەن.
بىز تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدىكى ئىنسان ھەقلىرى كومىسسىيىنىڭ خادىملىرى بىلەن سۆزلەشكەن ۋاقتىمىزدا، ئۇلار گرېتسىيەنىڭ خىتايغا قارىتا سىياسىتىدىمۇ ئۆزگىرىشلەرنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىنى چەتكە قاققىلى بولمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنىغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى بىزنىڭ روسىيەگە بولغان قارىشىمىزنى ئۆزگەرتتى ئەمما خىتايغا بولغان قارىشىمىزنىڭ ئۆزگىرىشى ئۈچۈن بىزنىڭ يەنە بىر ئۇرۇشقا ئېھتىياجىمىز يوق دېدى ۋە بۇندىن كېيىنكى ئالدىنقى قەدەملەردە ئۇلارنىڭمۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارىتا كۆز يۇممايدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى ئۇلار يەنە ئامېرىكىنىڭ گرېتسىيەدىكى باش ئەلچىسى جورجى تسۇنىس ئەپەندى بىلەن ئون ئۈچىنچى مارت كۈنى ئۇچرىشىش ئېلىپ بارغان ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ باش ئەلچىنىڭ ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەتتىن ياخشى خەۋىرى بار ئىكەن ئۇلار سۆھبەت جەريانىدا بۇندىن كېيىن گرېتسىيەدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نېمە ئىشلارنى قىلىش مۇمكىنلىكى مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىشقان ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈش ھېسسىياتىنى ئىپادە قىلغان جورجى تسۇنىس ئەپەندى سۆزىدە ئۆزىنىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت دائىرىسىدىن پايدىلىنىپ

يېقىندىن ھەمكارلىشىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۈستىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى گرېتسىيەدە تونۇشتۇرۇشقا ياردەم بېرىدىغان. روشەن ئابباس ۋە ئابدۇلھېكىم ئىدرىسلار ئون ئالتە، ئون يەتتىنچى مارت كۈنلىرى يەنە چېخىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى مارېك ھىلشېر، پارلامېنتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جىرى ئوبېرفالزېر قاتارلىقلار بىلەنمۇ ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدا سۆھبەت ئۆتكۈزگەن. چېخىيە پەنلەر ئاكادېمىيىسى شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئاندرېي كلىمېس ئەپەندىمۇ روشەن ئابباس ۋە ئابدۇلھېكىم ئىدرىسلارنىڭ پىراگادىكى پائالىيەتلىرىگە ھەمراھ بولغان. ئۇيغۇرچە بىلىدىغان ھەمدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان بۇ كىشى بىزنىڭ چېخىيە خەلقىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىلىش ئەھۋالى ھەققىدە سورىغان سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەرگەندە چېخىيەلىكلەر ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى ۋە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باشقا دۆلەتلەرگە سېلىشتۇرغاندا ياخشىراق بىلىدۇ، ئەمما يېتەرلىك ئەمەس. چېخىيە خەلقىگە بۇ مەسىلىنى تېخىمۇ كۆپ ئاڭلىتىش كېرەك، دېدى. مېنىڭچە، چېخىيەنىڭ ئامماسى باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئامماسى سېلىشتۇرغاندا نىسبەتەن ياخشى بىلىدۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى، ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىنغانلىقىنى خېلى ياخشى بىلىدۇ، ئەمما مېنىڭچە ئومۇمىي ئەھۋالدا تېخى يېتەرلىك ئەمەس. كۆپرەك بىلىشى لازىم.
گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقىغا بېغىشلاپ، مەھمۇت قەشقىرى ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسى تۈركىيەدە باشلانغان. بۇ مۇسابىقىگە قاتناشتۇرۇلىدىغان ھېكايىلەرنىڭ

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقىغا بېغىشلاندى. مەزكۇر مۇسابىقىنىڭ يەتتىنچى نۆۋەتلىكى رەسمىي باشلاندى. دوكتور ياقۇپ ئۆمەر ئوغلى ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، مەزكۇر مۇسابىقىگە ئۇيغۇر تىلىدا ھېكايە يېزىپ،

مۇسابىقىگە ئەۋەتىلگەن ھېكايىلەر باھالىنىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئېلان قىلىنىدىكەن. مۇسابىقىنىڭ خەلقئارالىق مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرە شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىكەن. بىز مەخمۇت قەشقىرى ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسى توغرىسىدا تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن قىسقارتىلىپ، تۈركسوي دەپ ئاتالغان خەلقئارالىق تۈركىي مىللەتلەر مەدەنىيەت تەشكىلاتى بىلەن بىرلىكتە مەزكۇر مۇسابىقىنى ئۆتكۈزۈۋاتقان ياۋرا ئاسىيا يازغۇچىلار جەمئىيىتى باشلىقى ياقۇپ ئۆمەر ئوغلى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
يەدىنجى ئۇلۇسلارئاراسى كاشگارلى ماھمۇت ھىكايە يارىشماسى بۇ يىل تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ يۈزىنچى يىلى. مەھمۇت قەشقىرى ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسىنىڭ يەتتىنچى نۆۋەتلىكى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈزىنچى يىللىقى تۈركسوي تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇز يىللىقىغا بېغىشلاندى. بۇرۇنقى يىللاردىكىگە ئوخشىمايدىغان يەنە بىر تەرىپى بۇ يىل تېخىمۇ كۆپ ساندا تۈركىي خەلقلەردىن كىشىلەر مۇسابىقىگە ئىشتىراك قىلىدۇ دەپ ئويلايمىز. مەخمۇت قەشقىرى تۇغۇلغانلىقىنىڭ مىڭ يىلى بولغان ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلىدا ئۆتكۈزۈلگەن ۋاقتىدا ئاز ساندا تۈركىي خەلقلەر ئىشتىراك قىلغان ئىدى. كېيىنكى يىللاردا كۈنسايىن كۆپىيىپ ماڭدى. بۇ يىل تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ يۈزىنچى يىلى بولغاچقا، تېخىمۇ كۆپ دۆلەت ۋە كىشى ئىشتىراك قىلىدۇ. ياقۇپ ئۆمەر ئوغلى بۇ مۇسابىقىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكلىرىدىن بىرىنىڭ ھېكايىلەرنى ھەر قانداق بىر تۈركىي تىلىدا يازسا بولىدىغانلىقى، يەنى ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر تىلىدا، ھەتتا ئۇيغۇرچىنى كېيىن ئۆگەنگەن چەت ئەللىكلەرمۇ ئۇيغۇر تىلىدا ماقالە ئەۋەتسە بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.

ياقۇپ ئۆمەر ئوغلى بەرگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بۇ مۇسابىقە ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ماقالىلەر ئون يەتتە كىشىدىن تەركىب تاپقان باھالاش ھەيئىتى تەرىپىدىن باھالىنىدىغان بولۇپ، ھېكايىسى بىرىنچى بولۇپ باھالانغان كىشىگە ئوتتۇز بەش مىڭ تۈرك لىراسى، ئىككىنچىگە يىگىرمە بەش مىڭ تۈرك لىراسى، ئۈچىنچى بولۇپ باھالانغان كىشىگە بولسا يىگىرمە مىڭ تۈرك لىراسى مۇكاپات پۇلى بېرىلىدىكەن. ئىلھاملاندۇرۇش مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن كىشىگە ئون مىڭ تۈرك لىراسى پۇل بېرىلىدىكەن. بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىشنى خالىغانلار ھېكايىلىرىنى پوچتا ياكى ئېلېكتىرونلۇق پوچتا ئارقىلىق ئەۋەتسە بولىدىكەن. مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان ماقالىلەر ئېلان قىلىنمىغان ماقالىلەر بولۇشى كېرەك ئىكەن. ھېكايىنى خالىغان تېمىدا يېزىشقا بولىدىكەن. ماقالە مىڭدىن ئون مىڭ سۆزگىچە بولۇشى كېرەك ئىكەن. ماقالىدە ئاپتورنىڭ تەخەللۇسى يېزىلغان بولۇشى، ئىسمى ياكى ئادرېسى يېزىلماسلىقى كېرەك ئىكەن. مەلۇم بولغىنىدەك، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلىتى تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەدەنىي مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن بۇ خىل پائالىيەتلەرنى ئىزچىل ھالدا ئۆتكۈزمەكتە. ئەمما ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇرلار بۇ خىل پائالىيەتلەرگە قاتنىشالمايۋاتىدۇ. لېكىن چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار قاتناشماقتا. ئىزمىر ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى پروفېسسور دوكتور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر يازغۇچىلارنى يەتتىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق مەخمۇت قەشقىرى ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسىگە ئاكتىپ قاتنىشىشىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى. ۋەتەندىكى يازغۇچىلىرىمىزنىڭ بۇ خىل پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشى مۇمكىن ئەمەس، بۇ ھەممىمىزگە مەلۇم. لېكىن چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان، بولۇپمۇ قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىمىزنىڭ بۇ خىل پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشى، مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىشى ئىنتايىن مۇھىم دەپ قارايمەن. ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى مەخمۇت قەشقىرى ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى تۈرك دۇنياسىغا تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. مەخمۇت قەشقىرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭلا ئەمەس، پۈتۈن تۈرك خەلقلىرىنىڭ ئۇلۇغ ئالىمى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ شۇ قەشقەر رايونىدا تۇغۇلغان ۋە شۇ يەردە دەپنە قىلىنغانلىقى ئۈچۈن مەخمۇت قەشقىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھەرقانداق پائالىيەت تەبىئىي ھالدا كىشىلەرنىڭ دىققەت نەزىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا، قەشقەرگە، شۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە تارتىدۇ. شۇڭا بۇ تۈر ئىلمىي، مەدەنىي ۋە ئاممىۋى پائالىيەتلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەدەنىيىتىنى خەلقئاراغا تونۇشتۇرۇشتا، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە خاتىرىلىتىپ تۇرۇشتا ئىنتايىن زور ئەھمىيىتى بار. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەخپىسى مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم مەزكۇر ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ تۈرك دۇنياسىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكىنىڭ ئىپادىسى ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. مەخمۇت قەشقىرى نامىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسىغا مۇشۇ ئۇيغۇرلار ئەگەر e, mümkün olsa köprek katlaşsa ki hayatını hikaye kılıp yazsa pek yakşı buldu deyip oylayma. Bunun tesiri zor biz Uygurlar için mu? İlham, arzu, hazır bizge bek muhim gerek ümit bizge bek lazım. Burun mezkur musabıkaga Uyghur tilida hikoya yezib qatnashgan Turkiya Karabük Üniversitesi Edebiyat kasbi doktoranti

خەلقئارالىق مەخمۇت قەشقىرى ھېكايە يېزىش مۇسابىقىسىنىڭ تۇنجى قېتىملىقىدا تۈركىيەدىن ئاسومان گۈزەلچى خانىم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى تۈركىيەنىڭ قەيسىرى شەھىرىگە يەرلەشتۈرۈلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ كۆچۈش سەرگۈزەشتىلىرى تەسۋىرلەنگەن كۆچۈش ناملىق ھېكايىسى بىلەن بىرىنجى بولغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.